ທ່ານສົມດີ ເລື່ອງລາວຂ່າວຄາວນີ້ນະ ແມ່ນວ່າທີ່ຄິດວ່າເປັນສິ່ງທີ່ສົນຈິດສົນໃຈນີ້ນະ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຮູ້ແດ່ວ່າ ລັດຖະບານສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດ 4 ມາດຕະການ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ວ່າໃນຫວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ຫັ້ນມີ 19 ລາຍເປັນ ບັດນີ້ມັນທະວີຂຶ້ນເປັນ 20 ນະ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອ່າ ຫວ່າງໄວໆນີ້ນະ ລັດຖະບານສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ປະ ຕິບັດຕາມ 4 ມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ອີກ 1 ເດືອນເນາະ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 11 ເຖິງ 31 ສິງຫາ 2020 ເນາະ ໂດຍມາດຕະການ 4 ມາດຕະການນີ້ກໍຄື 1 ປິດຮ້ານບັນເທີງ ຮ້ານຄາຣາໂອເກະ ແລະກະຮ້ານເກມ 2 ປິດດ່ານ ປະເພນີ ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ຍົກເວັ້ນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ສ່ວນດ່ານສາກົນເນາະ ກະຍັງປິດຕໍ່ໄປສຳລັບການເຂົ້າອອກຂອງບຸກຄົນທົ່ວໄປ ຍົກເວັ້ນຊາວລາວທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະກຳ ມະການສະເພາະກິດປ້ອງກັນໂຄວິດ 19 3 ລະງັບການອອກວີຊາທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຢ້ຽມຢາມ ສຳລັບນັກການທູດ ພະນັກງານ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ນັກທຸລະກິດ ແລະກະແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈ າກຄະນະສະເພາະກິດ 4 ລະງັບການອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອງບິນເຊົ່າເໝົາລຳເດີນທາງເຂົ້າອອກສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເນາະ ອັນນີ້ກໍຄືການຕໍ່ມາດຕະການເຂັ້ມງວດໃນການປ້ອງກັ ນໂຄວິດ-19 ຂອງລາວ ຕໍ່ອອກໄປ ຫວ່າງໄວໆນີ້ເນາະ ອັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງອັນທີ່ວ່າເພິ່ນເຄັ່ງຄັດມາດຕະການຂຶ້ນຕື່ມ ຫຼືວ່າເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມນີ້ນະ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ມັນແມ່ນຍ້ອນທີ່ວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ມີຊາວຄົນເປັ ນບໍ່ ຫຼືວ່າເປັນຫຼາຍກວ່ານີ້ແລ້ວ ເຫດຜົນຫຼັກໆກໍຄືສະຖານະການທົ່ວໂລກເນາະ ກະຍັງມີຜູ້ຕິດເຊື້ອນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະກະຫວ່າງໄວໆນີ້ ທາງລາວນີ້ກະ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ອີກ 1 ຄົນເນາະ ແມ່ນ ທີ່ວ່າມັນຕິ ດອີກ 1 ຄົນ ທະວີຂຶ້ນເປັນ 20 ຄົນນະ ແຕ່ໃນມື້ນີ້ ດຽວນີ້ນີ້ມັນ ມັນມີຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນບໍ່ ຫຼືວ່າຍັງມີ 20 ຄົນຢູ່ ຍັງມີ 20 ຄົນຢູ່ທໍ່ເກົ່າ ຕາມລາຍງານເນາະ ກໍຍັງ ຍັງບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ອ່າ ຕອນນີ້ກະຢູ່ລະຫວ່າງການກັກໂຕຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ ໃກ້ຊິດກັບຜູ້ທີ່ປ່ວຍ

ຄົນເກົາຫຼີ ທີ່ວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ຄົນທີ 20 ຫັ້ນນະ ມັນມີຄົນໄທບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ຕາມລາຍງານບໍ່ມີຄົນໄທເນາະ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍຊິເປັນຄົນລາວ ຄົນເກົາຫຼີ ອັນນະ ແລະກະອັນນະ ເລື່ອງທີ່ວ່າເຄັ່ງຄັດມາດຕະການຂຶ້ນຕື່ມນີ້ນ ະ ແມ່ນວ່າໃນລະຫວ່າງແຂວງຕ່າງໆນີ້ບໍ່ມີການປິດຊາຍແດນຕິ ລະຫວ່າງແຂວງຕ່າງໆ ກໍຄືຍັງເປີດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເດີນທາງໄປ ໄປມາຫາສູ່ກັນໄດ້ປົກກະຕິຢູ່ ແລະໃນຫວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ຫັນວ່າ ສະພານໃຫຍ່ ໜອງຄາຍ ທ່ານາແລ້ງ ອັນ ເປີດໃຫ້ຄົນໄປມາແລ້ວ ອັນນັ້ນນີ້ປິດຄືນຊະບໍ່ ມັນເປັນ ເປັນຂ່າວທີ່ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນຂ່າວຈິງເນາະ ກະຄືຍັງ ຍັງບໍ່ເປີດ ບໍ່ເປີດໃຫ້ບຸກຄົນທົ່ວໄປຂ້າມໄປຂ້າມມາ ໂອ ແປວ່າ fake news ບຸກຄົນທີ່ຊິ ຂ້າມໄປຂ້າມມາໄດ້ກະ ກະຄື ຄື ຄົນທີ່ເຈັບປ່ວຍ ຄົນທີ່ມີນັດກັບໝໍເທົ່ານັ້ນ ຕັ້ງຕັ້ງແຕ່ວ່າອັນນັ້ນ ຂົວສະພານໃຫຍ່ຫັ້ນປິດມານີ້ ແປວ່າຍັງບໍ່ເປີດຈັກເທື່ອ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງວ່າມີຂ່າວເປີດຫັ້ນແມ່ນ ແມ່ນຂ່າວປອມ fake news ແມ່ ນບໍ່ ແມ່ນໆ ອື ກະເປັນຂ່າວປອມ ໂອະ ມັນກະຍາກຢູ່ເດີ້ຂ່າວປອມຂ່າວແທ້ ຟັງແລ້ວມັນກໍຄືແທ້ກະຢ່າລະ ວ່າຄົນຮູ້ເຫັນໂດຍຕາຈິງແລ້ວເວົ້າສູ່ຟັງນີ້ກະເຊື່ອຜູ້ເວົ້າແບບນີ້ລະໄປ ແລ້ວຂໍເຄື່ອນໄປເລື່ອງໃໝ່ນີ້ແມ່ ນວ່າ ການສ້າງເຂື່ອນໃນລາວຫັ້ນນະ ຄືເຂື່ອນ ແມ່ນ້ຳຂອງອັນທີສອງນີ້ ເດີນໜ້າຈະສ້າງຂຶ້ນນີ້ນະ ມັນເປັນອະໄລເນາະ ອັນນີ້ນອກຈາກຄືເລື່ອງຂອງເຂື່ອນຫຼວງພະບາງ ກະຍັງເປັນເປັນເລື່ອງທີ່ມີຕ້ອງຕ້ອງ ເວົ້າກັນອີກອີກໂດນເນາະ ໂດຍຫຼ້າສຸດນີ້ທາງສຳນັກງານພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກະໄດ້ລາຍງານວ່າ ການສຳຫຼວດປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ຫຼວງພະບາງ 6 ໝູ່ບ້ານ ກະໄດ້ເສັດສິ້ນໄປແລ້ວ ຫວ່າງວັນທີ 30 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາເນາະ ການເຄື່ອນໄຫວກຽມການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນຫຼວງພະບາງ ຂະນະນີ້ກະບໍ່ໄດ້ຢຸດເນາະ ບໍ່ໄດ້ຢຸດໃນຊ່ວງໂຄວິດ-19 ກໍຕາມ ໂດ ຍຊ່ວງໂຄວິດ-19 ຜູ້ແທນບໍລິສັດຊໍການຊ່າງລາວ ກະໄດ້ເຂົ້າໄປບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອອຸປະກອນການແພດແກ່ເມືອງຈອມເພັດ ໂດຍບໍລິສັດຊໍການຊ່າງ ຜູ້ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ກະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທຶນໃນການກໍ່ສ້າ ງເຂື່ອນຫຼວງພະບາງນຳ ຂະນະນີ້ເນາະກໍມີການກໍ່ສ້າງແຄັມຄົນເຮັດວຽກ ເພື່ອລົງມືສ້າງຖະໜົນລະກະສະພານຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງຊ່ວງເມືອງປາກອູ ອ່າ ຂ້າມຝັ່ງມາທາງເມືອງຈອມເພັດ ສ່ວນຊາວບ້ານທີ່ໄ ດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນເຂດເມືອງຈອມເພັດ 6 ໝູ່ບ້ານ ກໍຄື ບ້ານໂຄກຫຼວງ ບ້ານຫ້ວຍຍໍ ບ້ານຫ້ວຍແຄ ບ້ານແກ້ງແຄນ ລະກະບ້ານນາຊັງ ລວມທັງໝົດກໍ 465 ຄອບຄົວເນາະ ກໍແນ່ນອນລະ ມັນມັນມັນມັນສ້າງຂຶ້ນເລີຍວ່າຊັ້ ນເສາະ ເຂື່ອນຫັ້ນນາ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາຊິມາມອງເບິ່ງວ່າ ພະນັກງານເພິ່ນໄປປຸກເຮືອນປຸກຊານໃຫ້ຄົນງານ ຫຼືວ່າສ້າງຫົນທາງ ເຮົາຕ້ອງມອງເບິ່ງແຕ່ຕອນທຳອິດທີ່ວ່າສົ່ງຄົນສອງສາມຄົນ ພວກ surveyor ພວກວັດແ ທກທໍລະນີຫັ້ນ ບຸປ່າເຂົ້າໄປ ໄປວັດໄປແທກຫັ້ນ ແມ່ນຕອນນັ້ນລະຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນນະ ໃນເມື່ອໄດ້ຂໍ້ມູນລະກໍຈັ່ງມາວາງແຜນຜັງ ລະກະໂຄງການຕ່າງໆ ລະກະບັດນີ້ກະເຮັດຫົນທໍ່ຫົນທາງ ປຸກເຮືອນປຸກຊານຂຶ້ ນ ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ແນ່ນອນລະ ມັນເປັນການທີ່ວ່າສ້າງຂຶ້ນແລ້ວ ແຕ່ວ່າຜົນສະທ້ອນທີ່ວ່າຈະມີຈາກເຂື່ອນນີ້ນະ ມັນມາກມາຍ ໃນເວລານີ້ນະ ພວກເພິ່ນກຳລັງຍ້າຍປະຊາຊົນໄປຢູ່ບ່ອນໃໝ່ຢູ່ແມ່ນບໍ່ ປຸກເຮືອນ ປຸກຊານໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ ຫຼືວ່າແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ຄວາມຄືບໜ້າກໍຄືມີການສຳຫຼວດ ການຍົກຍ້າຍນີ້ກະກະຊິເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງຈາກນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຜົນເສຍຫາຍນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນແຕ່ວ່າສຳລັບຄົນໃດ໋ ສຳລັບສິ່ງແວດລ້ ອມ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນເທັກສ ຫຼືວ່າຂໍ້ຄວາມສັ້ນໆດອກ ສົ່ງຮູບວີດີໂອໄປພ້ອມໄປໃຫ້ສະຫາຍໃຫຍ່ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວຫັ້ນວ່າ ລາກ່ອນຫຼວງພະບາງ ຈັກເພິ່ນຊິເຂົ້າໃຈບໍ່ ອັນໝາຍເຖິງວ່າ ຖ້ າວ່າເຂື່ອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນນະ ຫຼືວ່າເຂື່ອນໄຊຍະບູລີແຕກນີ້ ຫຼວງພະບາງຫັ້ນບໍ່ເຫຼືອແນ່ນອນ ເພາະວ່າເຂື່ອນນີ້ມັນໃຫຍ່ ລະກະມັນປຽບສະເໝືອນວ່າ ເຂື່ອນໃນປະເທດຈີນກຳລັງສ້າງບັນຫາຢູ່ໃນເວລານີ້ ລະຄັນ ວ່າແຕກນີ້ກະແປວ່າ ຫຼວງພະບາງບໍ່ເຫຼືອລະ ເພາະວ່າມັນຢູ່ແຄມນ້ຳຂອງ ລະກະບໍ່ມີຫຍັງຊິມາກີດກັ້ນມັນໄດ້ຫັ້ນນະ ຈັກເພິ່ນເຂົ້າໃຈຫຼືບໍ່ກໍຕາມ ແຕ່ວ່າພວກເພິ່ນວ່າເດີນໜ້າສ້າງເຂື່ອນນີ້ນະ ແລ້ວຝັ່ງລາວຝັ່ງ ໄທ ຄົນໃນຝັ່ງລາວຝັ່ງໄທນີ້ ມີຜູ້ໃດອອກມາປະທ້ວງ ຫຼືອີ່ຫຍັງ ຫຼືວ່າກະທັ່ງທີ່ວ່າປະທ້ວງມາກ່ອນບໍ່ສຳເລັດ ແຕ່ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມີການປະກາດວ່າຈະເດີນໜ້ານີ້ ມີໃຜອອກມາຊີ້ແຈງອະທິບາຍ ຫຼືວ່າເດີນຂະບວນປ ະທ້ວງອີ່ຫຍັງຫຼືບໍ່ເນາະ ການຕໍ່ຕ້ານຂອງ ຂອງຄົນບາງກຸ່ມບາງຄົນນີ້ເນາະ ກະ ກະຄືທຳມາເຮັດມາຕະຫຼອດ ຜົນສິເປັນຈັ່ງໃດນີ້ ກະ ກະ ກະຕ້ອງຖ້າຟັງກັນຕໍ່ໄປ ກະແນ່ນອນລະ ມັນ ມັນກໍແນ່ນອນລະ ມັນ ມັນ ມັນ ຫຼ າຍຜູ້ຫຼາຍຄົນ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຫຼືວ່າໃຜກະຢ່ານີ້ ມັນ ມັນໂຈມຕີຢູ່ ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມຢູ່ ແຕ່ວ່າພະຍາຍາມບໍ່ຖືກຮ່ອງຖືກຮອຍ ບໍ່ຖືກແບບ ບໍ່ຖືກຫຍັງຫັ້ນນະ ປະທ້ວງ ປະທ້ວງ ປະທ້ວງຈັ່ງໃດ ບໍ່ມີຫຍັງສຳເລັດເລີຍ ລະກໍ ຂະເຈົ້າກໍອອກມາຖາກໜ້າເຈົ້າຊ້ຳວ່າ ເດີນໜ້າຈະສ້າງຂຶ້ນແລ້ວວ່າຊີ້ ມັນກະແຮ່ງເປັນການທີ່ວ່າບໍ່ໄດ້ຜົນຢ່າງຊັດເຈນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ແລ້ວໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ເຂື່ອນນີ້ມັນຈະສ້າງຂຶ້ນອີກຢູ່ປະມານ 6-7 ເຂື່ອນ ນັບ ຕັ້ງແຕ່ຊາຍແດນລາວໄປຮອດ ອັນ ຊາຍແດນຂະເໝນນີ້ລະ ແມ່ນວ່າພວກທີ່ວ່າປະທ້ວງນີ້ ຂະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າວ່າແນວໃດ ຫຼືວ່າໄດ້ປັບປຸງໂຕເອງ ຖອນບົດຮຽນຕ່າງໆ ຫຼືບໍ່ເນາະ ມີ ມີຂ່າວໃຫ້ຊາບບໍ່ ອັນນີ້ຂໍ້ລຽກລ້ອ ງຂອງ ຂອງກຸ່ມຕ່າງໆ ກະໄດ້ສົ່ງໄປຍັງລັດຖະບານເນາະ ຂອງໄທກະສົ່ງໄປລັດຖະບານໄທ ແຕ່ຫວ່າງໄວໆນີ້ທີ່ໄດ້ສະເໜີຂ່າວໄປ ຫວ່າງໄວໆນີ້ ກະຄືທາງລັດຖະບານໄທກັບທາງປະເທດອີກ 3-4 ປະເທດ ກະຄື ຢ່າງຫວຽດນາມ ກຳພູຊາ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະໄດ້ມີການຫາລືກັນ ລະກະໄດ້ສົ່ງ ອ່າ ເລື່ອງວ່າຂໍ້ລຽກລ້ອງໄປທາງ ທາງລັດຖະບານລາວສ່ວນໜຶ່ງແລ້ວ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະຊິມີຂໍ້ຄວາມບາງສ່ວນທີ່ທາງລັດຖະບານໄທເ ນ່ຍ ນຳຂໍ້ຄວາມຂອງ ເອີ ຂອງຜູ້ທີ່ປະທ້ວງເນ່ຍ ເຂົ້າໄປບັນຈຸ ລະກະຫາລື ລະກະເປັນຂໍ້ລຽກລ້ອງລວມ ຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນຊິຫາລື ມັນຊິເວົ້າ ຊິຮ້ອງ ຊິໂຫ່ ຊິດ່າ ຊິວ່າ ຊິແນວໃດກໍຢ່າ ມັນ ເຂື່ອນມັນຊິສ້າງແລ້ວ ແຜນການຂ ະເຈົ້າກໍວາງໄວ້ແລ້ວ ເອົາ ກໍປະເລື່ອງນີ້ໄວ້ສ່ຳນີ້ ແຕ່ວ່າເລື່ອງໜຶ່ງຢາກຊາບອີກແມ່ນວ່າ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ຢືນຢັນວ່າການສ້າງເຂື່ອນຢູ່ໃນລາວ ອັນ ມັນແມ່ນສິດທິອະທິປະໄຕຂອງສາທ າລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ລະ ອັນນີ້ນີ້ມັນເປັນແນວໃດເນາະທ່ານ ອັນນີ້ເປັນ ເປັນຄຳເວົ້າເນາະ ຈາກ Facebook ຂອງທ່ານ ສຸລິອຸດົງ ສຸນດາລາ ລອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂ ລຢີ ສາທາ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພິ່ນກະໄດ້ໂພສຂໍ້ຄວາມໂດຍລະບຸເນື້ອຫາພໍສັງເຂບວ່າ ທ່ານລູ້ບໍ່ວ່າທຸກໆສັນຍາ ແລະກະສົນທິສັນຍາສາກົນ ກະຕ້ອງບັນຈຸມາດຕາທີ່ເຄົາລົບເອກະລາດ ອຳນາດອ ະທິປະໄຕເໜືອແຜ່ນດິນ ບໍ່ຊິເປັນນ່ານຟ້າ ນ່ານນ້ຳ ອັນຄົບຖ້ວນ ລະກະບໍ່ສາມາດແຊກແຊງກິດຈະການພາຍໃນຂອງປະເທດທີ່ເປັນພາຄີໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ໂອ ກໍແນ່ນອນລະ ເພິ່ນອາດຈະເວົ້າແບບນັ້ນອອກມ າ ແຕ່ວ່າສິ່ງທີ່ເພິ່ນເວົ້າຫັ້ນມີຢູ່ວ່າ ຢູ່ໃນລາວນີ້ ຂ້າລັດຖະການຕ່າງໆນີ້ ໂດຍສະເພາະຄະນະລັດຖະມົນຕີນີ້ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າ ຄັນຊິໄອນີ້ກໍຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ ລະເພິ່ນເວົ້າອອກມານີ້ ກະແປວ່າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາ ກພັກພຸ້ນ ຂັ້ນເທິງພຸ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ຂີດຂຽນເວົ້າອອກມາ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າເພິ່ນເວົ້າອອກມານີ້ລະ ກະແມ່ນຢູ່ທີ່ວ່າມັນຂຶ້ນກັບອະທິປະໄຕ ຫຼືວ່າເອກະລາດຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຊິເຮັ ດຫຍັງກະໄດ້ຢູ່ໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ໂດຍສະເພາະທີ່ວ່າຢູ່ໃນທຳມະນູນລາວຂໍ້ໜຶ່ງຫັ້ນ ເວົ້າວ່າທຸກຊິ້ນສ່ວນຂອງແຜ່ນດິນລາວນີ້ຂຶ້ນກັບພັກ ແລະ ລັດ ຍ້ອນການຕໍ່ສູ້ຍາວນານ ສຸດແລ້ວແຕ່ຈະແຈກຢາຍໃຫ້ຜູ້ໃດໄ ປນຳໃຊ້ ແລະ ຂີ້ດິນທຸກສິ້ນຖ້ວນ ແມ່ນ້ຳ ຫຼືແມ່ຫຍັງກະຢ່າ ຢູ່ໃນລາວເປັນຂອງເພິ່ນ ເພິ່ນເຮັດຫຍັງກະໄດ້ໝົດ ແຕ່ວ່າເຮົາມອງໄປໃນແງ່ໜຶ່ງແລ້ວ ມັນໄປແຕະຕ້ອງປະເທດອື່ນນີ້ ມັນກໍຕ້ອງມີການເວົ້າວ່າກັນ ເພ າະວ່ານ້ຳຂອງນີ້ແມ່ນຂອງລາວຢູ່ ແຕ່ວ່າຫຼາຍສ່ວນມັນກະແມ່ນຂອງໄທເຄິ່ງໜຶ່ງ ແລະມັນກະສົ່ງນ້ຳໄຫຼໄປປະເທດຫວຽດນາມແລະຂະເໝນ ໄປແຕະຕ້ອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຖ້າວ່າສ້າງເຂື່ອນນີ້ລະ ມັນກໍເປັນກ ານຍາກຊາທີ່ວ່າສິບໍ່ເຮັດຫຍັງນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍຕ້ອງມີການປະທ້ວງ ເພາະວ່າມັນກະທົບກະແທກພວກເຂົາເຈົ້າຊີ້ນີ້ ແລະເພິ່ນມາເວົ້າຈັ່ງຊີ້ນີ້ແມ່ນວ່າ ກໍໝາຍເຖິງວ່າລັດຖະບານລາວຫັ້ນລະ ແລ້ວ ແລ້ວ ເພິ່ນເດັ ດຂາດກັບສິ່ງທີ່ເພິ່ນເວົ້າຫຼືນີ້ຫຼືບໍ່ເນາະ ຫຼືວ່າສິໃຫ້ມີການຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານ ໂດຍສະເພາະອ້າຍໃຫຍ່ຫາດນ້ອຍ ເພິ່ນກະໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ເວົ້າເນາະວ່າ ເລື່ອງຂອງແມ່ນ້ຳຂອງກະຖືວ່າເປັນແມ່ນ້ຳ ທັງເປັນແມ່ນ້ຳພາຍໃ ນປະເທດ ລະກະເປັນແມ່ນ້ຳລະຫວ່າງປະເທດ ອັນສ່ວນພາຍໃນປະເທດນີ້ ເພິ່ນກະສິໄດ້ເຮັດໄດ້ສ້າງ ກະຖືວ່າເປັນ ເປັນສິດເນາະ ຄືກັນກັບຈີນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເພິ່ນກະໄດ້ເວົ້າເຖິງຕົວນີ້ ລະກະຈັ່ງໃດກໍຕາມເ ນາະ ໃນສ່ວນຂອງ ຂອງອະທິປະໄຕໃນສ່ວນນີ້ ກະຍັງເດີນໜ້າຕໍ່ໄປ ຍັງເຮັດຕໍ່ໄປ ເຖິງແມ້ວ່າສິມີການທັກທ້ວງຈາກ ບໍ່ວ່າສິເປັນກຳປູເຈຍ ບໍ່ວ່າສິເປັນຫວຽດນາມ ລະກະໄທ ແຕ່ຈັ່ງໃດກໍຕາມເນາະ ກະຄິດວ່າ ໃນເລື່ອງຂອງການສ້າງເຂື່ອນ ກະ ເທັກນິກຕ່າງໆທີ່ເປັນແບບສາກົນ ກັບທີ່ໄດ້ມີການຮຽກຮ້ອງໄປ ທາງ ທາງລາວເອງກະສິດຳເນີນການຢ່າງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ກໍຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ມັນ ຖ້າວ່າສ້າງເຂື່ອນຢູ່ໃ ນແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ ໃຫຍ່ຫຼືນ້ອຍມັນແຕະຕ້ອງຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ລະກະເພິ່ນກໍເວົ້າກໍແມ່ນຢູ່ ແມ່ນອະທິປະໄຕຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ມີສິດຈະເຮັດແນວໃດ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່ານ້ຳຂ ອງນີ້ ບໍ່ແມ່ນຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວຄົນດຽວ ຄືຈີນນີ້ແມ່ນຢູ່ ມັນແມ່ນຂອງຈີນໂດຍສະເພາະ ແຕ່ປານນັ້ນມັນກໍຍັງແຕະຕ້ອງປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ລະຂອງລາວນີ້ແມ່ນຢູ່ແຂ ວງໄຊຍະບູລີ ຈຳປາສັກນີ້ແມ່ນຂອງລາວ ແຕ່ວ່າເໜືອໄຊຍະບູລີ ລະກະຫຼຸດໄຊຍະ ລົງໄຊຍະບູລີລົງໄປ ໄປຮອດຈຳປາສັກຈັ່ງຊີ້ ເຄິ່ງໜຶ່ງມັນກະແມ່ນຂອງປະເທດໄທຈັ່ງຊີ້ ມັນກໍຕ້ອງມີປາກມີສຽງເວົ້າ ລະມັນກ ະເປັນເລື່ອງໜຶ່ງອີກດອກ ແຕ່ວ່າເພິ່ນເວົ້າແບບນີ້ກໍເປັນການຕັກເຕືອນ ຫຼືວ່າບອກຕ່າງປະເທດວ່າ ລາວນີ້ມີສິດເຮັດໄດ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຂຶ້ນກັບລາວເອງ ແຕ່ວ່າ ມັນຈະເປັນແບບນັ້ນ 100 ເປີເຊັນຫຼືບໍ່ ມັນກະບໍ່ຮູ້ ເ ພາະວ່າເວົ້າຊື່ໆວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ຮູ້ວ່າກົດໝາຍກ່ຽວກັບແມ່ນ້ຳໃນຂັ້ນສາກົນນານາຊາດນີ້ມັນເປັນແນວໃດ ແຕ່ວ່າຮູ້ຢູ່ວ່າ ມັນແຕະຕ້ອງປະເທດໃກ້ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ແລະນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ຕັ້ງແຕ່ຊາຍແ ດນຈີນລົງໄປຮອດທະເລຫວຽດນາມນີ້ແມ່ນວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງຄົນລາວຜູ້ດຽວ ຢ່າງຂີ້ຮ້າຍນີ້ມັນເປັນຂອງໄທຫຼາຍເຕີບ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກະຢ່າ ເລື່ອງນີ້ມັນສັບສົນແທ້ໆລະ ເພາະວ່າມັນ ມັນ ມັນເປັນ ສິ່ງທີ່ວ່າລາວຕ້ອງການ ລະກໍໄທກໍຕ້ອງການ ເພາະວ່າຕ້ອງການໄຟຟ້າເດ້ ແຕ່ວ່າເທັກໂນໂລຈີຕ່າງໆນີ້ມັນເກີດຂຶ້ນມາເລື້ອຍໆ ຍົກຕົວຢ່າງປະເທດສິງກະໂປນີ້ລະ ແມ່ນວ່າໃນມື້ວານນີ້ມີຂ່າວຈາກປະເທດ ອົດສະຕຣາເລຍວ່າ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍນີ້ ສ້າງກະແສໄຟຟ້າແສງແດດນີ້ບັກໃຫຍ່ໆ ຢູ່ພາກເໜືອຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ລະກະສິຕໍ່ໄຟຟ້າຈາກກະແສແສງແດດຫັ້ນໄປໃຫ້ປະເທດສິງກະໂປໃຊ້ ລ ະກະໃນເວລານີ້ກຳລັງມີວາງສາຍໄຟຟ້າໃຕ້ທະເລໄປຍັງປະເທດສິງກະໂປຢູ່ ທີ່ເພິ່ນເວົ້າວ່າສາຍໜຶ່ງນີ້ໃຫຍ່ສ່ຳຂາໂຕເຮົານີ້ວ່າຊັ້ນ ອັນນີ້ກໍເປັນການທີ່ວ່າເທັກໂນໂລຈີມັນມີການປ່ຽນແປງ ໃນໄລຍະຍາ ວຫັ້ນ ເຂື່ອນແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ຈັກ ຈັກສິເປັນແນວໃດ ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ ເພາະວ່າມັນ ມັນມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ວ່າສິຫາເອົາໄຟຟ້າໄດ້ ເອົາ ຢ່າງໃດກໍຢ່າ ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆທີ່ກະລຸນາ ລາຍງານຂ່າວທີ່ເ ປັນທີ່ສົນໃຈໃນໃຫ້ຮູ້ນຳ ຂໍຂອບໃຈ ຂອບໃຈທ່ານຄຳເຫຼັກ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານ FBF